From Washington, this is VOA News.
ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ທີ່ນີ້ສະຖານີວິທະຍຸ VOA ພາກພາສາລາວ ກະຈາຍສຽງທຸກວັນຈາກນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ ດີຊີ ຂອງສະຫະລັດ ຊຶ່ງທ່ານກໍສາມາດຮັບຊົມໄດ້ສົດທາງເຟສບຸກເຊັ່ນກັນ ທີ່ lao.voanews.com ທ່ານຜູ້ຟັງ ຂ້ າພະເຈົ້າ ໄຊຈະເລີນສຸກ ຜູ້ປະກາດລາຍການກະຈາຍສຽງ ໃນຄ່ຳຄືນນີ້ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຟັງລາຍງານກ່ຽວກັບວ່າ ລາວໄດ້ກາຍເປັນບ່ອນ ລົບລີ້ຂອງພວກນັກຄ້າຢາເສບຕິດລາຍໃຫຍ່ໃນເອເຊຍ ອີງຕາມກາ ນຢືນຢັນຂອງຕຳຫຼວດໄທ ໃນລາຍການເມືອງລາວໃນປັດຈຸບັນ ຫຼັງຈາກບົດລາຍງານກ່ຽວກັບການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນຕົ້ນຂອງພັກຣີພັບບລິກັນ ໃນລັດນິວແຮມເຊີ ກ່ອນຂ່າວຮອບລ່າສຸດ ແຕ່ກ່ອນອື່ນ ຂໍເຊີນທ່ານຮັບ ຟັງຂ່າວຮອບໂລກພາກທີ 1 ຈາກນັກຂ່າວຂອງ VOA ສຳລັບແລງວັນອັງຄານທີ 23 ເດືອນມັງກອນ ມື້ນີ້ VOA News ຫົວຂໍ້ຂ່າວສຳຄັນສຳລັບແລງມື້ນີ້ມີດັ່ງນີ້ ອິດສະຣາແອລລາຍງານວ່າ ທະຫານ 24 ຄົນໄດ້ຖືກສັງຫານໃນເຂດກ າຊາພາຍໃນມື້ດຽວ ສະຫະລັດ ອັງກິດ ແລະ ອົດສະຕຣາລີ ວາງມາດຕະການລົງໂທດຮອບໃໝ່ຕໍ່ກຸ່ມຮາມາສ ແລະ ສະຫະລັດ ແລະ ອັງກິດ ເປີດການບຸກໂຈມຕີຕື່ມອີກ ທີ່ແນເປົ້າໃສ່ອາວຸດຍຸດໂທປະກອນໃນເຢເ ມນ ທີ່ກຸ່ມຮູຕີຄວບຄຸມ ຕໍ່ໄປ ເຊີນທ່ານຟັງຂ່າວລາຍລະອຽດ
ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ຂ້າພະເຈົ້າ ອາດນະສັກ ໃນມື້ນີ້ ເຮົາຈະຍັງສືບຕໍ່ຕິດຕາມຂ່າວກ່ຽວກັບສົງຄາມຂອງອິດສະຣາແອລກັບກຸ່ມຮາມາສ ເຊິ່ງໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ ທ່ານຜູ້ຟັງ ໄຊຈະເລີນສຸກ ທິບສຸດາ ເ ອີ ອິດສະຣາແອລນີ້ກໍໄດ້ລາຍງານວ່າ ທະຫານຂອງຕົນ 24 ຄົນນີ້ໄດ້ເສຍຊີວິດຈາກການໂຈມຕີທີ່ແຍກກັນ ຢູ່ໃນເຂດກາຊາເນາະ ເຊິ່ງຖືວ່າມື້ນີ້ນີ້ ກໍເປັນມື້ທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດ ສຳລັບກອງທັບອິດສະຣາແອລ ພາຍຫຼັ ງທີ່ໄດ້ມີການເປີດການບຸກໂຈມຕີ ເອີ ເພື່ອກຳຈັດກຸ່ມຮາມາສເນາະ ເຈົ້າ ໂດຍ ໂຄສົກຂອງກອງທັບອິດສະຣາແອລ ພົນຕີ ແດນນຽວ ຮາກາຣີ ກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວວ່າ ທະຫານ 21 ຄົນກຳລັງກະກຽມທີ່ຈະທັບມ້າງ ຕຶກອາຄານສອງຫຼັງດ້ວຍລະເບີດ ຕອນທີ່ພວກຫົວຮຸນແຮງໄດ້ຍິງຈະຫຼວດໃສ່ລົດຖັງທີ່ຢູ່ໃກ້ໆ ແລະ ລະເບີດຢູ່ໃນຕຶກອາຄານເຫຼົ່ານັ້ນກໍໄດ້ລະເບີດຂຶ້ນ ເຮັດໃຫ້ໂຄງສ້າງຂອງອາຄານພັງລົງມາໃສ່ບັນດາທະ ຫານຂອງອິດສະຣາແອລ ທະຫານອິດສະຣາແອລອີກສາມຄົນ ໄດ້ເສຍຊີວິດໃນການໂຈມຕີທີ່ມີຂຶ້ນອີກຕ່າງຫາກ ລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດອິດສະຣາແອລ ທ່ານ ໂຢບ ກາລັນ ຂຽນໃນຕອນເຊົ້າວັນອັງຄານ ຢູ່ ໃນສື່ສັງຄົມ X ເຊິ່ງໃນເມື່ອກ່ອນຮູ້ກັນຊື່ທວິດ ຮູ້ກັນໃນຊື່ທວິດເຕີ ວ່າ ມັນເປັນຕອນເຊົ້າທີ່ຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ເຈັບປວດ ສົງຄາມຄັ້ງນີ້ຈະກຳນົດອະນາຄົດຂອງອິດສະຣາແອລໃນອີກຫຼາຍທົດສະວັດທີ່ຈະມາເຖິງ ແ ລະ ການສູນເສຍຂອງທະຫານແມ່ນເປັນສິ່ງທີ່ຈຳເປັນ ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍຂອງສົງຄາມ ທ່ານ ກາລັນ ກ່າວ ກອງທັບອິດສະຣາເອວໄດ້ທຳການໂຈມຕີດ້ວຍລະເບີດທີ່ຮຸນແຮງຢູ່ໃນພາກໃຕ້ຂອງເຂດກາຊ າ ໃນຂະນະທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ສາທາລະນະສຸກໄດ້ກ່າວຫາວ່າອິດສະຣາເອວໂຈມຕີສະຖານທີ່ສາທາລະນະສຸກ ສະພາກາແດງຂອງປາແລັດສະຕາຍກ່າວວ່າ ການຍິງຂອງອິດສະຣາເອວ ໄດ້ໂຈມຕີສຳນັກງານໃ ຫຍ່ຂອງກຸ່ມ ຢູ່ໃນເມືອງ ຄານ ຢູນິສ ຄຽງຄູ່ກັບການຍິງປືນຢ່າງຮຸນແຮງຈາກເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບຂອງອິດສະຣາເອວ ສົ່ງຜົນໃຫ້ມີການບາດເຈັບໃນບັນດາຜູ້ອົບພະຍົບພາຍໃນທີ່ຊອກຫາຄວາມປອດໄພຢູ່ໃນສ ະຖານທີ່ຂອງພວກເຮົາ ໄຊຈະເລີນສຸກ ແລະ ສະຫະລັດ ອັງກິດ ແລະ ອອດສະເຕຣເລຍ ໄດ້ວາງມາດຕະການລົງໂທດຮອບທີ 5 ຕໍ່ກຸ່ມຮາມາສ ໃນວັນຈັນວານນີ້ ໂດຍແນໃສ່ດ້ານການແລກປ່ຽນທາງດ້ານການເ ງິນຂອງພວກຫົວຮຸນແຮງຢູ່ກາຊາ ແລະ ເງິນທີ່ໄດ້ຖືກສົ່ງໄປນະທີ່ນັ້ນ ໂດຍກອງກຳລັງພິທັກປະຕິວັດຄູດຂອງອີຣານ ເພື່ອໃຫ້ກຸ່ມຮາມາສ ແລະ ກຸ່ມຈີຮາດອິດສະລາມຂອງປາແລັດສະຕາຍ ໃນການປະກາດມາ ດຕະການລົງໂທດດັ່ງກ່າວ ເຈົ້າໜ້າທີ່ກະຊວງການເງິນ ທ່ານ Brian Nelson ໄດ້ກ່າວວ່າ ກຸ່ມຮາມາສໄດ້ຫາທາງໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກກົນໄກຕ່າງໆ ໃນການໂອນເງິນຫຼາຍປະເພດ ທີ່ລວມທັງການນຳໃຊ້ເງິນສະກຸນ Crypto ຫຼື Cryptocurrency ຕະຫຼອດເຖິງການສົ່ງທຶນໃນຫຼາຍຊ່ອງທາງ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນກິດຈະກຳກໍ່ການຮ້າຍຕ່າງໆ ກະຊວງການເງິນ ໃນການປະສານງານຢ່າງໃກ້ຊິດກັບບັນດາປະເທດພັນທະມິດ ແລະ ຄູ່ພາຄີຂອງພວກເຮົາ ຈະ ສືບຕໍ່ໃຊ້ປະໂຫຍດໃນອຳນາດຕ່າງໆຂອງພວກເຮົາ ເພື່ອແນໃສ່ກຸ່ມຮາມາສ ພວກຜູ້ໃຫ້ທຶນທັງຫຼາຍຂອງພວກເຮົາ ຂອງພວກເຂົາ ເພື່ອ ແລະ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງດ້ານການເງິນຢູ່ຕ່າງປະເທດຂອງພວກເຂົາ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງອັງກິດ ທ່ານ David Cameron ໄດ້ກ່າວວ່າ ມາດຕະການລົງໂທດທັງຫຼາຍເຫຼົ່ານີ້ ສັນ ເປັນສັນຍານທີ່ຈະແຈ້ງຕໍ່ກຸ່ມຮາມາສ ທີ່ວ່າສະຫະລາຊະອານາຈັກ ແລະ ບັນດາຄູ່ພາຄີຂອງພ ວກເຮົາ ແມ່ນໝັ້ນໝາຍທີ່ຈະຮັບປະກັນວ່າ ບໍ່ມີແຫ່ງໃດທີ່ເປັນບ່ອນຫຼົບຊ່ອນສຳລັບດ້ານການເງິນເພື່ອກິດຈະກຳກໍ່ການຮ້າຍຕ່າງໆ ອານາສັກ ເຮືອບິນລົບຂອງສະຫະລັດ ແລະ ອັງກິດ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ຈາກກຳປັ່ນ ແລະ ເຮືອດຳນ້ຳ ໄດ້ດຳເນີນການໂຈມຕີຫຼາຍຄັ້ງ ເຂົ້າໄປໃນເຂດທີ່ຄວບຄຸມໂດຍພວກຮູຕີຂອງເຢເມນ ໃນຕອນແລງຂອງວັນຈັນວານນີ້ ໂດຍມີເຈົ້າ ໂດຍມີເປົ້າໝາຍເພື່ອຫຼຸດຂີດຄວາມສາມາດ ຂອງພວກຫົວຮຸນແຮງຮູຕີທີ່ໜູນຫຼັງໂດຍອີຣານ ເຊິ່ງໄດ້ພະຍາຍາມໂຈມຕີ ໂຈມຕີເສັ້ນທາງຂົນສົ່ງທາງເຮືອທີ່ສຳຄັນໃນຕາເວັນອອກກາງ ເຈົ້າໜ້າທີ່ປ້ອງກັນປະເທດສະຫະລັດກ່າວວ່າ ການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຖືກເປົ້າໝາຍຫຼາຍຈຸດໃນ 8 ສະຖານທີ່ ລວມທັງສະຖານທີ່ເກັບມ້ຽນໃຕ້ດິນ ພ້ອມທັງສະຖານທີ່ຍິງລູກສອນໄຟ ແລະ ສະຖານທີ່ອື່ນໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມສາມາດໃນການເຝົ້າລະວັງຂອງກຸ່ມຮູຕີ ເຈົ້າໜ້າທີ່ ທະຫານອາວຸໂສຄົນໜຶ່ງໄດ້ບອກກັບພວກນັກຂ່າວວ່າ ສະຖານທີ່ໂຈມຕີໄດ້ຖືກເລືອກໂດຍເຈດຕະນາ ເພື່ອກຳນົດເປົ້າໝາຍໃສ່ລະບົບອາວຸດ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ມີຜູ້ບາດເຈັບ ຫຼື ເສຍຊີວິດ ເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ປະເມີນວ່າ ສະ ຖານທີ່ເກັບມ້ຽນໃຕ້ດິນດັ່ງກ່າວ ມີອາວຸດຍຸດໂທປະກອນແບບທຳມະດາທີ່ກ້າວໜ້າຢູ່ໃນນັ້ນຫຼາຍກວ່າສະຖານທີ່ທີ່ໄດ້ຖືກໂຈມຕີຄັ້ງທຳອິດໃນວັນທີ 11 ມັງກອນ ການໂຈມຕີທີ່ແນ່ນອນເຫຼົ່ານີ້ ແມ່ນເປັນການຕອບ ໂຕ້ຕໍ່ການກະທຳທີ່ຜິດກົດໝາຍ ເປັນອັນຕະລາຍ ແລະ ສ້າງຄວາມບໍ່ໝັ້ນຄົງຂອງກຸ່ມຮູຕີ ສະຫະລັດ ແລະ ອັງກິດກ່າວໃນຖະແຫຼງການສະບັບໜຶ່ງ ໂດຍໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ການໂຈມຕີຄັ້ງລ່າສຸດນີ້ເກີດຂຶ້ນໂດຍການ ສະໜັບສະໜູນຂອງອອສເຕຣເລຍ ບາເຣນ ການາດາ ແລະ ປະເທດເນເທີແລນ
ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງສະຖານີວິທະຍຸ VOA ພາກພາສາລາວ ກະຈາຍສຽງທຸກມື້ຈາກນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ ດີຊີ ຂອງສະຫະລັດ ຂໍເຊີນທ່ານຟັງຂ່າວຂອງພວກເຮົາຕໍ່ ຜູ້ນຳຂອງໂປແລນ ແລະ ຢູເຄຣນ ໄດ້ປະຕິ ຍານຮ່ວມກັນໃນວັນຈັນວານນີ້ ທີ່ຈະເສີມຂະຫຍາຍການເປັນພັນທະມິດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ເພື່ອຕໍ່ຕ້ານການບຸກລຸກຂອງຣັດເຊຍໃນຢູເຄຣນ ໂດຍລະເວັ້ນຄວາມເຫັນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ກ່ຽວກັບການກີດກັນບໍ່ ໃຫ້ພວກລົດບັນທຸກຂອງຢູເຄຣນ ທີ່ພະຍາຍາມເຂົ້າໄປໃນສະຫະພາບຢູໂຣບນັ້ນ ຜ່ານປະເທດ ໃນການເດີນທາງໄປຍັງນະຄອນຫຼວງກີຢິບຄັ້ງທຳອິດຂອງທ່ານ ນັບຕັ້ງແຕ່ໄດ້ຖືກເລືອກ ໃຫ້ເປັນນາຍົກລັດຖະ ມົນຕີຂອງໂປແລນ ທ່ານ ດາໂນ ທັສກ໌ ໄດ້ອະທິບາຍເຖິງສົງຄາມໃນການບຸກໂຈມຕີຂອງຢູເຄຣນ ເພື່ອຕໍ່ຕ້ານການຮຸກຮານຂອງຣັດເຊຍນັ້ນວ່າ ການສູ້ລົບລະຫວ່າງຄວາມດີ ແລະ ຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ ທ່ານກ່າວຕື່ມ ວ່າ ໂປແລນຈະເຮັດທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງ ເພື່ອເພີ່ມໂອກາດຕ່າງໆໃຫ້ຢູເຄຣນໄດ້ຮັບໄຊຊະນະໃນສົງຄາມຄັ້ງນີ້ ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງປະເທດໂປແລນ ແລະ ລັດຂອງປະຊາ ປະຊາຊົນໂປແລນ ຍັງເປັນການເດີມພັນ ໃນການຕໍ່ສູ້ຄັ້ງນີ້ ທ່ານ ທັສກ໌ ໄດ້ກ່າວຢູ່ທີ່ກອງປະຊຸມຮ່ວມຕໍ່ສື່ມວນຊົນ ກັບປະທານາທິບໍດີຢູເຄຣນ ທ່ານ ໂວໂລດີເມຍ ເຊເລັນສກີ ອານາສັກ ຫຼັງຈາກຄວາມລ່າຊ້າມາເປັນເວລາກວ່າ 1 ປີ ລັດຖະສະພາເທີກີ ກໍມີ ກຳນົດທີ່ຈະອະນຸມັດການເຂົ້າ ຮ່ວມອົງການເນໂຕຂອງສະວີເດນໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ ການຕັດສິນໃຈດັ່ງກ່າວມີຂຶ້ນຫຼັງຈາກຄະນະກຳມະການຕ່າງປະເທດຂອງເທີກີ ໄດ້ອະນຸມັດການສະເໜີເພື່ອເຂົ້າເປັນ ສະມາຊິກຂອງປະເທດດັ່ງກ່າວໃນເດືອນແລ້ວນີ້ ໃນປີ 2022 ສະວີເດນ ແລະ ຟິນແລນ ໄດ້ສະໝັກເຂົ້າເປັນສະມາຊິກເນໂຕ ແລະ ເຖິງແມ່ນວ່າໃນທີ່ສຸດແລ້ວ ຟິນແລນຈະໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມອົງການດັ່ງກ່າວໃນເດືອນເ ມສາ ປີ 2023 ກໍຕາມ ແຕ່ເທີກີ ເທີກີກໍໄດ້ປະຕິເສດທີ່ຈະໃຫ້ສັດຕະຍາບັນຕໍ່ຂໍ້ສະເໜີຂອງສະວີເດັນ ເຊິ່ງເປັນການຕັດສິນໃຈທີ່ເຮັດໃຫ້ບັນດາພັນທະມິດຕາເວັນຕົກຂັດຂ້ອງໝອງໃຈ ໃນເບື້ອງຕົ້ນ ເທີກີປະຕິເສດທີ່ ຈະຮັບຮອງການເປັນສະມາຊິກຂອງສະວີເດັນ ໂດຍການອ້າງວ່າປະເທດດັ່ງກ່າວ ປົກປ້ອງສະມາຊິກພັກກຳມະກອນເຄີດິສຖານ ຫຼື PKK ເຊິ່ງເທີກີ ສະຫະພາບຢູໂຣບ ແລະ ສະຫະລັດ ຮັບຮູ້ວ່າເປັນອົງການກໍ່ກາ ນຮ້າຍ ໄຊຈະເລີນສຸກ ອະດີດປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານ Donald Trump ແລະ ອະດີດຜູ້ປົກຄອງລັດຄາໂຣໄລນາໃຕ້ ທ່ານນາງ Nikki Haley ກຳລັງປະເຊີນໜ້າກັນໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ ໃນການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນຕົ້ນຂອງພັກ Republican ຢູ່ໃນລັດ New Hampshire ທາງພາກຕາເວັນຕົກສຽງເໜືອ ໂດຍທີ່ທ່ານ Trump ຫາທາງທີ່ຈະນຳທ່າແຮງຈາກໄຊຊະນະເມື່ອອາທິດແລ້ວນີ້ມາຍັງລັດໄອໂອວາ ແລະ ທ່ານນາງ Haley ກໍພະຍາຍາມໂຄສະນາຫາສຽງເພື່ອຈະໄດ້ຮັບການສະໜັ ບສະໜູນເພີ່ມຕື່ມ ທີ່ຈະຖືກສະເໜີຊື່ໃຫ້ລົງແຂ່ງຂັນເປັນປະທານາທິບໍດີຂອງພັກ ໃນການເລືອກຕັ້ງທົ່ວໄປໃນເດືອນພະຈິກນີ້ ໜ່ວຍເລືອກຕັ້ງທັງຫຼາຍຈະບໍ່ປິດຈົນກວ່າຕອນແລງມື້ນີ້ ຢູ່ເຂດຕ່າງໆ ໂດຍສ່ວນໃຫ ຍ່ຂອງລັດ ແຕ່ຢູ່ໃນເມືອງນ້ອຍໆ Dixville Notch ພວກມີສິດປ່ອນບັດ ກໍໄດ້ປ່ອນບັດໄປແລ້ວ ບໍ່ດົນຫຼັງຈາກທ່ຽງຄືນ ໂດຍມີທັງໝົດ 6 ສຽງໃຫ້ແກ່ທ່ານນາງ Haley ອານາຈັກ ສະຫະລັດໃຫ້ຄຳໝັ້ນທີ່ຈະລົງເລິກ ແລະ ເສີມສ້າງຄວາມ ແຂງແຮງກັບບັນດາປະເທດພາຄີທົ່ວອາຟຣິກາ ອີງຕາມການກ່າວຂອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ທ່ານ Antony Blinken ໃນວັນຈັນວານນີ້ ໂດຍຈະເລີ່ມການຢ້ຽມຢາມ 4 ປະເທດໃນທະວີບດັ່ງກ່າວ ເພື່ອໃຫ້ສັນຍານເ ຖິງຜົນປະໂຫຍດຂອງວໍຊິງຕັນຢູ່ທີ່ນັ້ນ ເຖິງແມ່ນວ່າຄວາມຂັດແຍ່ງຈະຍັງຄົງດຳເນີນຢູ່ຕໍ່ໄປໃນພາກຕາເວັນອອກກາງ ແລະ ຢູເຄຣນກໍຕາມ ທ່ານ Blinken ເພີ່ມ ເລີ່ມຕົ້ນການເດີນທາງຢ້ຽມຢາມທະວີບອາຟຣິກາຄັ້ ງທີ 4 ຂອງທ່ານ ພາຍໃນອາທິດນີ້ ການຢ້ຽມຢາມທີ່ທ່ານ ທີ່ນຳທ່ານໄປປະເທດ ເຄບເວີດ ກົດດີວົວ ໄນຈີເຣຍ ແລະ ອັງໂກລາ ບຸລິມະສິດຕົ້ນຕໍລວມມີ ການຊຸກຍູ້ຄວາມສຳພັນດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງຄູ່ຮ່ວມພາຄີ ເ ພີ່ມທະວີການພັດທະນາດ້ານສາທາລະນະສຸກ ແລະ ການພັດທະນາລະບົບເສດຖະກິດຢູ່ໃນພາກພື້ນ ໃນນະຄອນຫຼວງປຣາເອຂອງເຄບເວີດ ທ່ານ Blinken ຈະໄດ້ເຈລະຈາກັບນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອູລິຊິສ ໂຄເຣອາ ອີ ຊິນວາ ແລະ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມທ່າກຳປັ່ນ ພໍໂຕ ດາ ບຣາເອ ເຊິ່ງໄດ້ຮັບທຶນເພື່ອປັບປຸງໃຫ້ທັນສະໄໝຈາກບໍລິສັດ Millennium Challenge ຂອງລັດຖະບານສະຫະລັດ ໄຊຈະເລີນສຸກ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດກ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້ ວ່າ ລັດຖະບານຕາລີບານໃນປະເທດອັຟການິສຖານທີ່ທຸກຍາກ ເມື່ອໄວໆມານີ້ ໄດ້ບັງຄັບໃຫ້ພວກແມ່ຍິງຫຼາຍຮ້ອຍຄົນອອກຈາກວຽກການຂອງເຂົາເຈົ້າ ຍ້ອນຖືກກ່າວຫາວ່າບໍ່ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍສາສະ ໜາອິດສະລາມ ທີ່ກຳນົດຂໍ້ບັງຄັບຕ່າງໆຕໍ່ພວກແມ່ຍິງໃນທົ່ວປະເທດ ອົງການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຂອງສະຫະປະຊາຊາດໃນອັຟການິສຖານ ທີ່ເອີ້ນຫຍໍ້ວ່າ UNAMA ໄດ້ຈົດບັນທຶກກ່ຽວກັບການ ປົດແມ່ຍິງອອກຈາກວ ຽກ ໃນລາຍງານກ່ຽວກັບເລື່ອງສິດທິມະນຸດສະບັບຫຼ້າສຸດ ທີ່ພວກ ທີ່ກວມເອົາໄຕມາດສຸດທ້າຍຂອງປີ 2023 ທີ່ທ່ານໄດ້ຟັງຜ່ານໄປນັ້ນ ແມ່ນຂ່າວຮອບໂລກພາກທີ 1 ກະລຸນາຕິດຕາມຟັງຂ່າວພາກທີ 2 ໃນຕອນທ້າຍ ຂອງລາຍການ ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງສະຖານີວິທະຍຸ VOA ພາກພາສາລາວ ກະຈາຍສຽງທຸກມື້ຈາກນະຄອນຫຼວງຂອງສະຫະລັດ ລັດ New Hampshire ທີ່ຕັ້ງຢູ່ທາງພາກຕາເວັນອອກສຽງເໜືອຂອງສະຫະລັດ ຈັດການເລື ອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີຂັ້ນຕົ້ນ ໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ ລັດດັ່ງກ່າວເປັນລັດທີ່ມີຄວາມພາກພູມໃຈໃນຄວາມເປັນອິດສະຫຼະຂອງຕົນ ແລະ ກຳລັງສ້າງຄວາມໝົດຫວັງ ໂດຍພາໃຫ້ມີຄວາມສົນໃຈເພີ່ມເຕີມ ນຳຂ່າວໃ ນວັນ ໃນອາທິດແລ້ວນີ້ ທີ່ຜູ້ປົກຄອງລັດ Florida ທ່ານ Ron DeSantis ສິ້ນສຸດການໂຄສະນາຫາສຽງ ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ເປັນພຽງການແຂ່ງຂັນສອງຄົນຂອງພັກຣີພັບບລີກັນ ຄາລິນ ພຣີຊູຕີ ນັກຂ່າວ VOA ຢູ່ທີ່ນັ້ນ ແລະ ອະທິບາຍວ່າ ລັດ ຫີນ ແກຣນິດແຫ່ງນີ້ ຈະຫັນປ່ຽນທິດທາງດ້ານການເມືອງໄປແນວໃດ ໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ ທິບສຸດາ ມີລາຍລະອຽດ
ມັນບໍ່ແມ່ນສິ່ງທີ່ທ່ານຄາດວ່າຈະໄດ້ຍິນ ຫຼາຍຊົ່ວໂມງກ່ອນການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີຂັ້ນຕົ້ນ ແຕ່ນີ້ແມ່ນລັດ New Hampshire ທີ່ແປກປະຫຼາດ ບ່ອນທີ່ປະທານາທິບໍດີ Joe Biden ບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນການປ່ອນບັດລົງຄະແນນສຽງໃນວັນອັງ ຄານມື້ນີ້ ການເຄື່ອນໄຫວໂດຍບັນດາຜູ້ນຳປະຊາທິປະໄຕແຫ່ງຊາດ ທີ່ຄົນຈຳນວນໜຶ່ງມອງວ່າ ເປັນການດູໝິ່ນ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງບັນດາຜູ້ນຳປະຊາທິປະໄຕແຫ່ງຊາດ ຊຶ່ງຄົນບາງຄົນ ປະທານາ ອະດີດປະ ທານແຫ່ງຊາດຂອງພັກເດໂມແຄຣດ ທ່ານນາງ Kathy Sullivan ພິຈາລະນາວ່າ ເປັນການດູໝິ່ນ

ໃນທຸກໆຄັ້ງ ເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມເປັນກາງຢ່າງສົມບູນແບບ ທ່ານບັກລີ ໄດ້ເລືອກເອົາຜູ້ສະໝັກເປັນປະທານພັກເດໂມແຄຣັດຕື່ມອີກ ແຕ່ໃນເທື່ອນີ້ທ່ານກ່າວວ່າ ພວກເຮົາຕົກໃຈຢ່າ ງຮຸນແຮງ ແລະ ງົງຫຼາຍ ຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດຂອງພັກເດໂມແຄຣັດ ໄດ້ຫຼຸດລັດນິວແຮມເຊີອອກຈາກຈຸດເດັ່ນທາງປະຫວັດສາດຂອງຕົນ ໃນຖານະທີ່ເປັນລັດທຳອິດທີ່ຈັດການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນຕົ້ນ ໂດຍປ່ ອຍໃຫ້ລັດຄາໂຣໄລນາໃຕ້ ຊຶ່ງເປັນລັດຜູ້ທີ່ມີຜູ້ລົງຄະແນນ ສຽງທີ່ຫຼາກຫຼາຍນັ້ນຈັດແທນ ແນວໃດກໍຕາມ ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດທີ່ມີຄວາມໂກດແຄ້ນ ກໍໄດ້ກຳນົດທີ່ຈະໄປເລືອກຕັ້ງຂັ້ນຕົ້ນ ແລະ ຜູ້ສະໜັບສະໜູນທ່ານ ໄບເດັນ ກໍໄດ້ພາກັນເລີ່ມຕົ້ນການໂຄສະນາ ເພື່ອໃຫ້ມີການຂຽນບັດແລ້ວກໍປ່ອນ ສຳລັບພັກຣີພັບບລິກັນ ກໍມີເຫດການໃນລັກສະນະທີ່ແຕກຕ່າງ ຢູ່ໃນສະພາບອາກາດທີ່ມີລົມພັດແຮງ ລົບ 10 ອົງສາເຊລຊຽສ ບັນ ດາຜູ້ຄົນໃນເສື້ອກັນໜາວທີ່ມີໝວກ ພາກັນສັ່ນໜາວ ແລະ ຫຍັບໃກ້ເຂົ້າຫາກັນຫຼາຍຂຶ້ນ ໃນແຖວທີ່ຂະຫຍາຍອ້ອມຮອບຖະໜົນໄປອີກທາງໜຶ່ງ ການໂຮມຊຸມນຸມຂອງດານ ທ່ານດານ ທຣຳ ບໍ່ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນຂຶ້ນໃນອີກ 4 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ມາ ທ່ານເດເຣັກ ເລວິນ ຜູ້ມີສິດລົງຄະແນນສຽງຂອງລັດນິວແຮມເຊີ ກ່າວວ່າ ພວກເຮົາຮັກຄົນຊື່ທ່ານທຣຳ ທ່ານຕໍ່ສູ້ເພື່ອພວກເຮົາ ທ້າວດີ ບອຍສເວີດ

ຢູ່ໃນລັດນິວແຮມເຊີ ອະດີດເອກອັກຄະລັດຖະທູດປະຈຳອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານນາງນິກກີ ເຮລີ ໄດ້ຄະແນນ 35 ເປີເຊັນ ໃນການສຳຫຼວດຄວາມຄິດເຫັນຂອງໜັງສືພິມ Boston Globe ນາງເດນິສ ມອນມີນີ ຜູ້ມີສິດລົ ງຄະແນນສຽງຂອງລັດນິວແຮມເຊີ ກ່າວວ່າ ທ່ານນາງຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍປ່ຽນໃຈ ສະນັ້ນຂ້ອຍຈຶ່ງເປີດໃຈກັບສິ່ງໃດກໍຕາມທີ່ທ່ານນາງກ່າວອອກມາ ຜູ້ມີສິດລົງຄະແນນສຽງອິດສະຫຼະທີ່ໄປລົງທ ະບຽນ ທ້າວໄອແຊັກ ເກີເຊີ ເກຍ ທີ່ມີມາທີ່ນີ້ ເພື່ອຕັດສິນໃຈວ່າທ່ານນາງເຮລີຈະໄດ້ຮັບການລົງຄະແນນສຽງຂອງລາວຫຼາຍກວ່າທ່ານທຣຳ ຄືກັນກັບນາງເດນິສ ມອນມີນີ ຫຼາຍໆຄົນລຽນແຖວເພື່ອເບິ່ງທ່ານ ນາງເຮລີ ແມ່ນເປັນພວກທີ່ບໍ່ສັງກັດພັກ ຫຼື ພັກເດໂມແຄຣັດ ຈາກຜູ້ທີ່ສາມາດປ່ອນບັດລົງຄະແນນສຽງເອົາພັກຣີພັບບລິກັນຢູ່ທີ່ນີ້ ທ້າວໄອແຊັກ ເກຍ ກ່າວວ່າ I'd like to hear um, a little less war hawkish ຂ້ອຍຢາກໄດ້ຍິນ ສ ເອີ ສຳນວນກ່ຽ ວກັບສົງຄາມໜ້ອຍລົງຈາກທ່ານນາງ ໃນລັກສະນະທີ່ເປັນຈຸດຢືນຂອງນາງຕໍ່ຢູເຄຣນ ແລະ ຂໍ້ຂັດແຍ່ງລະຫວ່າງອິດສະຣາເອລ ແລະ ປາເລສໄຕ ບັນດານັກວິເຄາະກ່າວວ່າ ພັກຣີພັບບລິກັນໃນລັດນິວແຮມເຊີ ຜູ້ທີ່ເປັນນັກອະນຸລັກນິຍົມທາງດ້ານການເງິນ ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈໃນການຫຼຸດພາສີ ແລະ ມີລັດຖະບານໜ້ອຍລົງ ອາດຈະເປັນໂອກາດສຸດທ້າຍຂອງທ່ານນາງເຮລີ ທີ່ຈະຍຸຕິທ່ານທຣຳ ທ່ານຄຣິສ ກາເດລຣີ ສາດສ ະດາຈານທາງດ້ານລັດຖະສາດການເມືອງ ຢູ່ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລເຊນ ແອນຊຳ ກ່າວວ່າ If she can't in a state that is tailor made for that um I think it's fair to ask ຖ້າທ່ານນາງບໍ່ສາມາດຢືນຢູ່ໃນສະພາບທີ່ເໝາະສົມກັບສິ່ງນັ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າມັ ນຍຸຕິທຳທີ່ຈະຖາມໃນລັກສະນະທີ່ວ່າ ຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປແມ່ນຫຍັງ ແມ່ນຫຍັງຄືສະຖານະທີ່ທ່ານນາງຈະມີໂອກາດຊະນະທ່ານທຣຳໄດ້ອີກ ແລະ ຈຳນວນຕົວເລກລັດຕ່າງໆທີ່ຂ້າພະເຈົ້າສາມາດຍົກຂຶ້ນມານັ້ນແມ່ ນມີໜ້ອຍຫຼາຍ ໃນຕອນແລງຂອງວັນອັງຄານມື້ນີ້ ພວກເຮົາສາມາດຮູ້ໄດ້ວ່າ ຜູ້ມີສິດລົງຄະແນນສຽງໃນລັດນິວແຮມເຊີ ສາມາດສະເໜີຄວາມແປກປະຫຼາດໃຈໄດ້ຫຼືບໍ່ ທິບສຸດາ VOA
ນາຍຕຳຫຼວດໄທຢືນຢັນວ່າ ລາວກາຍເປັນບ່ອນຫຼົບຊ່ອນຕົວຂອງບັນດານັກຄ້າຢາເສບຕິດລາຍໃຫຍ່ໃນເອເຊຍ ຊຶ່ງຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການຮ່ວມມືຈາກທາງການລາວເທົ່ານັ້ນ ຈຶ່ງຈະສາມາດຈັບກຸມຕົວໄດ້ ຊົງ ຣິດ ໂພນເງິນ ມີລາຍງານຈາກບາງກອກ ພົນຕຳຫຼວດໂທ ພານຸລັດ ຫຼັກບຸນ ເລຂາທິການໃນຄະນະກຳມະການປ້ອງກັນ ແລະ ປາບປາມຢາເສບຕິດແຫ່ງປະເທດໄທ ຖະແຫຼງຢືນຢັນວ່າ ບັນດານັກຄ້າຢາເສບຕິດ ລາຍໃຫຍ່ໃນເອເຊຍພາກັນຫຼົບໜີການຈັບກຸມ ໄປຫຼົບຊ່ອນຕົວຢູ່ໃນລາວເປັນຈຳນວນຫຼາຍ ດ້ວຍ ການແຝງຕົວເອງເປັນນັກທຸລະກິດການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນໃນລາວ ຈຶ່ງເປັນການຍາກທີ່ຈະຕິດຕາມຈັບກຸມ ໄດ້ຢ່າງເທົ່າທັນ ນອກຈາກຈະໄດ້ຮັບການຮ່ວມມືຈາກທາງການລາວໃນທຸກດ້ານເທົ່ານັ້ນ ໂດຍເຫັນໄດ້ຈາກການຈັບນັກຄ້າຢາເສບຕິດລາຍໃຫຍ່ຊາວມາເລເຊຍໄດ້ ໃນລາວ ແລະ ໄດ້ສົ່ງມອບຕົວຜູ້ຕ້ອງຫ າໃຫ້ກັບທາງການໄທເມື່ອວັນທີ 11 ມັງກອນ 2024 ນັ້ນ ກໍພົບວ່າຕຳຫຼວດລາວ-ໄທໄດ້ມີການປະສານງານກັນຢ່າງໃກ້ຊິດ ໂດຍທາງການໄທໄດ້ມອບເງິນລາງວັນໜຶ່ງລ້ານບາດໃຫ້ກັບທາງການລາວດ້ວຍ ແລະ ຫວັງ ວ່າຈະໄດ້ຮ່ວມມືກັນຢ່າງໃກ້ຊິດຫຼາຍຂຶ້ນອີກ ເພາະຍັງມີນັກຄ້າຢາເສບຕິດລາຍໃຫຍ່ຈຳນວນຫຼາຍທີ່ລີ້ຊ່ອນຢູ່ໃນລາວ ດັ່ງທີ່ພົນຕຳຫຼວດໂທ ພານຸລັດ ຢືນຢັນວ່າ ຂະນະນີ້ປັນຫາຄືວ່າພໍ່ຄ້າຢາສ່ວນໃຫຍ່ຈະ ຂະນ ະນີ້ບັນຫາກໍຄືວ່າ ພໍ່ຄ້າຢາສ່ວນໃຫຍ່ຈະໃຊ້ຖານທີ່ປະເທດເພື່ອນບ້ານ ເຂົາບໍ່ໄດ້ມາໃຊ້ທີ່ເມືອງໄທ ເຂົາໃຊ້ຄົນໄທຫັ້ນເປັນແຮງງານ ຄົນໄທນັ້ນຢູ່ແຖວສາມແຖວສີ່ໝົດເລີຍ ເບີໜຶ່ງນັ້ນເປັນຄົນໄປຢູ່ພະມ້າ ໄປ ຢູ່ລາວໝົດ ເຂົາໃຊ້ລາວເປັນເບສໃນການສັ່ງການ ເພາະສະນັ້ນ ໂອກາດໃນການຈັບກຸມນັ້ນ ຖ້າບໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມຮ່ວມມື ຫຼື ຂໍ້ມູນທີ່ລະອຽດຮອບຄອບນັ້ນ ກໍຈະໄປເຖິງຕົວໃຫຍ່ຍາກ ເພາະສະນັ້ນກໍຄົງຂໍຄວາມຮ່ ວມມືວ່າ ເຮົາມີໝາຍຈັບເຂົາ ມັນຈະສາມາດດຳເນີນການອີ່ຫຍັງໄດ້ແນ່ ສ່ວນພົນເອກ ວິໄລ ຫຼ້າຄຳຟອງ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລະ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນ ຄວາມສະຫງົບ ໄດ້ໃຫ້ການຍອມຮັບວ່າ ຕຳຫຼ ວດລາວບໍ່ສາມາດຕິດຕາມຈັບກຸມນັກຄ້າຢາເສບຕິດລາຍໃຫຍ່ໄດ້ເລີຍໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ ໂດຍເຖິງແມ່ນວ່າໄດ້ມີການຂຶ້ນບັນຊີລາຍຊື່ເພື່ອຕິດຕາມຈັບກຸມໄວ້ຢ່າງຄົບຖ້ວນແລ້ວກໍຕາມ ແຕ່ດ້ວຍການທີ່ກາ ນຄ້າຢາເສບຕິດເປັນຂະບວນການຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ມີເຄືອຂ່າຍຢ່າງກວ້າງຂວາງ ລວມທັງຍັງມີເຄື່ອງມືສື່ສານ ແລະ ອຸປະກອນຕ່າງໆທີ່ທັນສະໄໝ ແລະ ລ້ຳໜ້າກວ່າຂອງຕຳຫຼວດລາວດ້ວຍນັ້ນ ຈຶ່ງເປັນກາ ນຍາກ ທີ່ຈະຕິດຕາມການເຄື່ອນໄຫວໄດ້ຢ່າງເທົ່າທັນ ທັງຍັງຍາກຍິ່ງຂຶ້ນເມື່ອປາກົດວ່າບັນດານັກຄ້າຢາເສບຕິດລາຍໃຫຍ່ໄດ້ພາກັນຫຼົບໜີຈາກລາວໄປຢູ່ຕ່າງປະເທດທີ່ເຂດຊາຍແດນຕິດຕໍ່ກັບລາວໃນທຸ ກທິດທຸກທາງ ສ່ວນຊັບສິນຕ່າງໆທີ່ຍຶດໄດ້ຈາກຜູ້ຕ້ອງຫານັ້ນກໍບໍ່ມີປະໂຫຍດຫຍັງເລີຍ ຕໍ່ການປະຕິບັດມາດຕະການປາບປາມ ຍ້ອນວ່າການພິຈາລະນາຕັດສິນຄະດີໃນສານຂັ້ນຕ່າງໆ ໄດ້ດຳເນີນໄປ ຢ່າງຊັກ ຊ້າຫຼາຍ ຈຶ່ງເກີດມີການສູນຫາຍໄປຈຳນວນຫຼາຍເຊັ່ນກັນ ດັ່ງທີ່ພົນເອກວິໄລໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ ເປົ້າໝາຍໃຫຍ່ໆທີ່ເຮົາຈັບນີ້ ວັດຖຸຂອງກາງຕ່າງໆນີ້ມີຫຼາຍ ເປັນດິນເປັນດອນ ເປັນເຮືອນ ເປັນໂຮງແຮມ ເປັນບ້ານພັກຕ່າງໆນີ້ ກໍຫຼັງຈາກສານຕັດສິນຢ່າງເດັດຂາດແລ້ວ ວັດຖຸສິ່ງຂອງດັ່ງກ່າວນັ້ນ ຕ້ອງຍຶດເປັນຂອງລັດ ອັນນີ້ສານຕັດສິນແລ້ວກໍຕ້ອງແມ່ນມອບໃຫ້ກະຊວງຍຸຕິທຳ ໄປຂຶ້ນບັນຊີ ລາຍງານໃຫ້ກະຊວງ ການເງິນ ພາກັນຂາຍ ມາດຽວນີ້ກະຍັງບໍ່ຂາຍ ຊ້ຳສິໄດ້ຂາຍ ມາດຽວນີ້ລົດລາງຫັ້ນເພເບິດແລ້ວ ແຕ່ວ່າເຮືອນຊານດິນດອນຕອນຫຍ້ານີ້ ປະໄວ້ດົນແມ່ນວ່າປ່ຽນຊື່ຄົນເລີຍນະ ຜົນສຸດທ້າຍມາ ກະຊວງຊັບກໍອອ ກໃບຕາດິນໃຫ້ໃໝ່ ແລະກໍວ່າອັນນີ້ເປັນດິນຖືກຕ້ອງນະ ຍ້ອນຊັກຊ້າຫຼາຍ ພົນເອກວິໄລຍອມຮັບດ້ວຍວ່າ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວາລະແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການປາບປາມການຄ້າຢາເສບຕິດໃຫ້ໄດ້ຢ່າງສິ້ນເຊີງ ພາຍໃນປີ 2023 ນັ້ນ ບໍ່ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ຈິງ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຕ້ອງເລື່ອນ ເປົ້າໝາຍອອກໄປເປັນພາຍໃນປີ 2025 ເຖິງແມ່ນວ່າທາງການລາວຈະສາມາດຈັບນັກຄ້າຢາ ແລະ ຍຶດຢາເສບຕິດໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນນັບມື້ກໍຕາ ມ ຫາກແຕ່ວ່າກໍຍັງມີການຜະລິດ ແລະ ລັກລອບຄ້າຢາເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນເຂດລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງນັ້ນ ທັງນີ້ໂດຍທາງການຕຳຫຼວດຈີນ ພະມ້າ ລາວ ໄທ ໄດ້ຮ່ວມກັນລາດຕະເວນໂດຍທາ ງເຮືອໃນແນວແມ່ນ້ຳຂອງລະຫວ່າງສີ່ປະເທດມາແລ້ວ 135 ຄັ້ງ ໂດຍສະເພາະໃນປີ 2023 ກໍເຮັດໃຫ້ທາງການຕຳຫຼວດໄທຈັບນັກຄ້າຢາເສບຕິດໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 100,000 ຄົນ ແລະ ຍຶດຊັບຜູ້ຕ້ອງຫາໄດ້ກວ່າ 20,000 ລ້ານບາດ ສ່ວນ ຕຳຫຼວດພະມ້າໄດ້ເຜົາທຳລາຍຢາເສບຕິດທີ່ຍຶດໄດ້ຫຼາຍ ກວ່າ 450 ຕັນ ໃນຂະນະທີ່ຕຳຫຼວດລາວສາມາດສະກັດຈັບການລັກລອບຄ້າຢາເສບຕິດໄດ້ເຖິງ 18,043 ກໍລະນີ ຈັບຜູ້ຕ້ອງຫາໄດ້ 15,966 ຄົນ ຍຶດຢາບ້າ 32,111 ກິໂລກຣາມ ສານເຄມີກວ່າ 260 ຕັນ ລາຍງານຈາກບາງກອກ ຊົງລິດ ໂພນເງິນ VOA
ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ໃນແລງວັນພຸດມື້ອື່ນນີ້ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຟັງລາຍງານກ່ຽວກັບວ່າ ປະຊາຊົນລາວຍັງສືບຕໍ່ປະເຊີນກັບວິກິດການດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມອີກຫຼາຍປີ ໃນລາຍການເມືອງລາວໃນປັດຈຸບັ ນ ຢ່າພາດຫາໂອກາດຕິດຕາມຮັບຟັງໃຫ້ໄດ້ ແລະ ຂໍແຈ້ງຂ່າວດີໃຫ້ບັນດາທ່ານຊາບວ່າ ທ່ານສາມາດຂຽນຄວາມເຫັນ ຫຼື ໃຫ້ອີໂມຈິໃນລາຍງານຕ່າງໆທີ່ທ່ານອ່ານຢູ່ໃນເວັບໄຊຂອງ VOA ລາວໄດ້ແລ້ວ ແລະ ກ່ອ ນຈາກກັນໄປໃນຄ່ຳຄືນນີ້ ຂໍເຊີນທ່ານຟັງຂ່າວຮອບຫຼ້າສຸດ
ຝຣັ່ງ ແລະ ກຳປູເຈຍ ເຊັນຂໍ້ຕົກລົງໃນການໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອມູນຄ່າ 235 ລ້ານໂດລາ ເພື່ອພັດທະນານ້ຳດື່ມສະອາດ ແລະ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງດ້ານພະລັງງານ ຕະຫຼອດທັງສູນຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ ຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວ ແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງໃນການເສີມຂະຫຍາຍສາຍສຳພັນສອງຝ່າຍ ລະຫວ່າງປະເທດທັງສອງ ທີ່ຍັງສືບຕໍ່ຮັກສາການສົນທະນາຫາລືໃນຍຸກຫຼັງອານານິຄົມ ນັບຕັ້ງແຕ່ກຳປູເຈຍໄດ້ຮັບເອກະລາດໃນປີ 1953 ນາຍົກລັດຖ ະມົນຕີຂອງກຳປູເຈຍ ທ່ານ ຮຸນ ມາເນດ ໄດ້ພົບປະກັບປະທານາທິບໍດີຝຣັ່ງ ທ່ານ ເອັມມານູເອລ ມາກຣົງ ທີ່ທຳ ທີ່ທຳນຽບເອສລີເຊ ແລະ ໄດ້ປະກາດກ່ຽວກັບຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວໃນອາທິດແລ້ວ ນີ້ແມ່ນການເດີນທ າງໄປຢ້ຽມຢາມປະເທດມະຫາອຳນາດຕາເວັນຕົກ ຢ່າງເປັນທາງການເທື່ອທຳອິດ ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີທີ່ຮຽນຈົບຈາກ West Point ນັບຕັ້ງແຕ່ໄດ້ເຂົ້າກຳອຳນາດແທນບິດາຂອງທ່ານ ຄືນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຮຸນ ເ ຊນ ໃນເດືອນສິງຫາຜ່ານມາ ກຳປູເຈຍຈະຈົດຈຳສະເໝີໃນບົດບາດຂອງຝຣັ່ງ ທີ່ໄດ້ປະກອບສ່ວນໃນການຟື້ນໂຕຄືນທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ການພັດທະນາຂອງປະເທດ ໂດຍຜ່ານອົງການພັດທະນາຂອ ງຝຣັ່ງ ທ່ານ ຮຸນ ມາເນດ ກ່າວທີ່ກອງປະຊຸມນັກຂ່າວ ຄຽງຂ້າງກັບປະທານາທິບໍດີ ມາກຣົງ ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າ ການຢ້ຽມຢາມຝຣັ່ງຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ໂດຍສະເພາະກັບປະທານາທິບໍດີ ຈະຊຸກຍູ້ການປຶກສາຫາ ລືກ່ຽວກັບວຽກງານທີ່ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ມີການເສີມຂະຫຍາຍຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງກຳປູເຈຍກັບຝຣັ່ງ ທ່ານ ຮຸນ ມາເນດ ໄດ້ກ່າວໃນວັນພະຫັດທີ່ຜ່ານມາ ການຢ້ຽມຢາມທ່ານ ມາກຣົງ ມີຂຶ້ນພຽງບໍ່ເທົ່າໃດເ ດືອນ ຫຼັງຈາກຝຣັ່ງໄດ້ຮ່ວມກັບບັນດາປະເທດອື່ນໆ ໃນສະຫະພາບຢູໂຣບ ໃນການສະແດງຄວາມເປັນຫ່ວງກັງວົນກ່ຽວກັບການເລືອກຕັ້ງຂອງກຳປູເຈຍ ເຊິ່ງພັກຝ່າຍທີ່ສຳຄັນໄດ້ຖືກຫ້າມບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມ ໄ ຊຈະເລີນສຸກ ແຜ່ນດິນໄຫວທີ່ມີຄວາມແຮງ 7.1 ເກີດຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນອັງຄານມື້ນີ້ ຢູ່ຕາມບໍລິເວນຊາຍແດນຂອງຈີນ ແລະ ເກຍກິສຖານ ອົງການແຜ່ນດິນໄຫວຂອງຈີນກ່າວວ່າ ແຜ່ນດິນໄຫວເກີດຂຶ້ນໃນ ເວລາ 6 ໂມງແລງຕາມເວລາມາດຕະຖານສາກົນ ຢູ່ບໍລິເວນພູຜາຕາມຊາຍແດນຂອງຂົງເຂດວູຊີ ໃນແຂວງຊິນຈຽງ ທີ່ຢູ່ຫ່າງໄກ ໃນລະດັບຄວາມເລິກ 22 ກິໂລແມັດ ມີຢ່າງໜ້ອຍ 5 ໝູ່ບ້ານທີ່ຕັ້ງຢູ່ພາຍໃນ 20 ກິໂ ລແມັດຈາກຈຸດສູນກາງຂອງແຜ່ນດິນໄຫວ ສື່ມວນຊົນລາຍງານວ່າ ເຮືອນຫຼາຍສິບຫຼັງຢູ່ໃນພາກພື້ນດັ່ງກ່າວໄດ້ພັງລົງມາ ຫຼື ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງໜັກໜ່ວງ ໃນຂະນະດຽວກັນກໍມີລາຍງານວ່າ ມີຜູ້ບາດ ເຈັບຫຼາຍຄົນ ມີການສັ່ນສະເທືອນອີກຫຼາຍຄັ້ງ ນັບຕັ້ງແຕ່ເກີດແຜ່ນດິນໄຫວຄັ້ງທຳອິດມາ ແຮງສັ່ນສະເທືອນຂອງແຜ່ນດິນໄຫວຍັງຮູ້ສຶກໄປເຖິງນະຄອນອາລມາຕີ ຊຶ່ງເປັນເມືອງໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງກາຊັກສະຖ ານ ຈົບຂ່າວ ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ຂ້າພະເຈົ້າ ໄຊຈະເລີນສຸກ ພ້ອມດ້ວຍໄພສານ ຜູ້ກຳກັບລາຍການ ແລະຄະນະສະຖານີວິທະຍຸວີໂອເອ ຂໍອຳລາທ່ານຜູ້ຟັງໄປກ່ອນໃນຄ່ຳຄືນນີ້ ແລະຈະກັບຄືນມາພົບກັບທ່ານມື້ ອື່ນ ເວລາ 7 ໂມງ 30 ຫາ 8 ໂມງແລງ ຕາມເວລາໃນເມືອງລາວ ດ້ວຍຄວາມຖີ່ 1575 ກິໂລເຮີດ ແລະທ່ານສາມາດຮັບຊົມໄດ້ສົດເຊັ່ນກັນທີ່ lao.voanews.com ຂໍອວຍພອນໃຫ້ທຸກທ່ານ ຈົ່ງມີຄວາມສຸກກາຍສະບາຍໃຈ ນອນຫຼັບຝັນດີ ລາ ຕີສະຫວັດ